ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ກັບມາພົບກັນອີກກັບເພງລາວປະຈຳແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນໄດ້ຈັດຫາມາກ່ອມອາລົມທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຍິນດີຕ້ ອນຮັບທ່ານຜູ້ຟັງເຂົ້າສູ່ລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ຄ່ຳຄືນວັນອາທິດມື້ນີ້ ວັນນະສອນຈະມາຈັດຂັບລຳລາວທີ່ນຳມາປະສົມປະສານເຂົ້າກັບຍຸກໃໝ່ ເພື່ອມອບໃຫ້ແຟນລາຍການສຽງເພງຈາກແ ດນໄກຂອງ VOA ແລະ ວັນນະສອນວ່າ ຂັບຕັ່ງຫວາຍຂອງແດງ ດວງເດືອນ ທີ່ມີນ້ຳສຽງເປັນເອກະລັກຂອງໂຕເອງນີ້ ຄົງຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆທ່ານຄິດເຖິງຊາວຜູ້ໄທ ກຸ່ມຊົນທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີທັງພາສາ ແລະ ວັດທະນະທ ຳທີ່ດີງາມ ຂໍເຊີນໄປຟັງຂັບຕັ່ງຫວາຍທີ່ມີຊື່ວ່າ ຍິ້ມກ້ຽວແຟນເພິ່ນ ແລະ ວັນນະສອນວ່າ ຖ້າໄດ້ຍິນເພງນີ້ ກໍຢ່າໄປຍິ້ມກ້ຽວແຟນຄົນອື່ນເນີ

ທີ່ຂັບຮ້ອງໂດຍສິນລະປິນສາວໜ້າໃໝ່ຂອງຄ້າຍເພງ Yuna Studio VOA ຂໍເປັນກຳລັງໃຈ ແລະ ເອົາໃຈຊ່ອຍໃຫ້ໝັ່ນສ້າງຜົນງານດີໆອອກມາສູ່ສາຍຕາຂອງທຸກໆຄົນທີ່ຮັກເພງລາວໃນທົ່ວໂລກອີກ ສິນລະປິນສາວຄົນນີ້ມີນ າມວ່າ ມອມນ້ອຍ ຢູນາ ເພງນີ້ຟັງແລ້ວຊຶ້ງ ເພາະວ່າມັນໄດ້ສື່ຄວາມໝາຍຂອງເພງ